ພວກນັກຂ່າວຫຼາຍພັນຄົນມີກຳນົດທີ່ຈະໄປເຖິງສິງກະໂປ ຊຶ່ງເປັນປະເທດນ້ອຍໆ ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ການກະກຽມຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍ ດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງອຶນ ນັກຂ່າວວີໂອເອ Bill Gallo ມີລາຍງານເພີ່ມຕື່ມຈາກສິງກະໂປ ກ່ຽວກັບວ່າ ເປັນຫຍັງປະເທດເກາະດອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຂອງມາເລເຊຍ ຈຶ່ງຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນບ່ອນຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ສິງກະໂປຍິນດີຕ້ອນຮັບ ປະເທດເກາະດອນນ້ອຍໆດັ່ງກ່າວ ມີປະຊາກອນຢູ່ 5 ລ້ານຄົນ ມີເງິນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

ແມ່ນບໍ່ມີທ່າທາງວ່າ ຈະຖືກໃຊ້ເປັນສາກໂທລະພາບຊີວິດຈິງ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຜູ້ນຳ ຄິມ ຈົງອຶນ ກອງປະຊຸມນີ້ເກືອບບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ປະທານາ ທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ຍົກເລີກກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງ ກ່ອນທີ່ຈະກ່າວວ່າ ຈະພົບປະກັນຄືນອີກຕາມໝາຍກຳນົດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການກະກຽມຢູ່ທີ່ນີ້ເປັນການທ້າທາຍຢ່າງໃຫຍ່ ທ່າມກາງບັນຍາກາດຕ່າ ງໆ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ ຄວາມຈິງຢ່າງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຄາດເດົາໄດ້ນັ້ນກໍຄື ການເມືອງຂອງສິງກະໂປ Public protests are rare here in Singapore. In fact, the government bans unauthorized demonstrations, which could be a ທ່ານ ວິລລຽມ ກ່າວວ່າ ການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນບໍ່ຄ່ອຍມີຢູ່ທີ່ນີ້ ຄວາມຈິງແລ້ວ ລັດຖະບານບໍ່ໃຫ້ມີການປະທ້ວງໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ນັ້ນອາດເປັນເຫດຜົນອັນສຳຄັນ ທີ່ຜູ້ນຳຂອງໂລ ກທັງສອງມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງແຮງກ້າ ນອກນັ້ນ ສິງກະໂປຍັງເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ເພາະຖືກເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນດິນແດນທີ່ເປັນກາງ ສິງກະໂປມີການທູດ ແລະ ຈົນເຖິງເທົ້າຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ມີການພົວພັນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງແຂງຂັນກັບທັງສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ has a lot of experience holding major conferences and gatherings of leaders ທ່ານ ລິມ ໄຕເວ ສາດສະດາຈານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປກ່າວວ່າ ສິງກະໂປມີປະສົບການຢ່າງຫຼວ ງຫຼາຍໃນການຈັດກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການພົບປະບັນດາຜູ້ນຳ ບັນດາອະດີດປະທານາທິບໍດີເຄີຍໄດ້ມາທີ່ນີ້ ອາຊຽນໄດ້ມີກອງປະຊຸມຫຼາຍໆຄັ້ງຢູ່ທີ່ນີ້ ຮວມທັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຫວ່າງມໍ່ໆມາ ນີ້ ເພາະສະນັ້ນ ສິງກະໂປຈຶ່ງມີປະສົບການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຈັດພິທີແບບນີ້ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ສິງກະໂປໄດ້ຕ້ອນຮັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ແຂກຜູ້ມີກຽດຫຼາຍສິບຄົນ ໃນກອງປະຊຸມປະຈ ຳປີ Shangri-La ການທີ່ກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈແມ່ນດີສຳລັບເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແຕ່ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຫັນການຂາຍເສື້ອຍືດທີ່ມີຮູບທ່ານ ທຣຳ ກັບທ່ານ ກິມ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີກົດລະບຽບເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ

ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Escobar Bistro ກ່າວວ່າ ນີ້ແມ່ນທ່ານທຣຳ ທ່ານທຣຳແມ່ນເຄື່ອງດື່ມເບີເບິນຄັອກເທລ ເບີເບິນແມ່ນເຫຼົ້າຫາໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະຫະລັດ And this one is uh, the Kim which is a soju based drink ແລະ ນີ້ແມ່ນທ່ານກິມ ຊຶ່ງແມ່ນເຫຼົ້າເຮັດມາ ຈາກມັນດ້າງເກົາຫຼີ ບາດັ່ງກ່າວນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດທຸລະກິດຂອງສິງກະໂປ ມີການລໍຖ້າການເຮັດທຸລະກິດຢ່າງໃຫຍ່ ເວລາບັນດານັກຂ່າວສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍພາກັນມາເຖິງ ສິງກະໂປພວມພິສູດໃຫ້ ເຫັນວ່າ ອາດເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ນ້ອຍສຸດຢູ່ໃນໂລກ ແຕ່ກໍຮູ້ຈັກກຳສະຖານະການກ່ຽວກັບເລື່ອງຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA